ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄະນະກຳມາທິການສິດທິມະນຸດຊົນແຫ່ງປະເທດໄທ ຫຼື ກສມ ເປີດເຜີຍວ່າ ຄະນະກຳມາທິການສິດທິມະນຸດຊົນແຫ່ງຊາດໄທ ໄດ້ຍື່ນໜັງສືເຖິງຄະນະລັດຖະບານໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ພິຈາລະນາທົບທວນຂໍ້ ຕົກລົງຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກລາວເມື່ອບໍ່ນານມານີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການ ຂໍໃຫ້ທົບທວນຂໍ້ຕົກລົງຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ທີ່ກໍ່ສ້າງຢູ່ເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວນັ້ນ ເພາ ະເຫັນວ່າການສຶກສາສຳຫຼວດເພື່ອປ້ອງກັນຜົນກະທົບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດນັ້ນ ຍັງບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ທັງຍັງປາກົດດ້ວຍວ່າການຕົກລົງຮັບຊື້ກະແສໄຟຟ້າຈາກ ໂຄງການເຂື່ອນຕ່າງໆ ໃນລ າວ ບໍ່ໄດ້ມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນຕໍ່ປະຊາຊົນໄທຢ່າງຮອບດ້ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນໃຈວ່າການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວນັ້ນ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ມີລັກສະນະຂ້າມພົມແດນເຖິງໄທດ້ວຍ ຊຶ່ ງຖືເປັນການລະເມີດສິດຕາມລັດຖະທຳມະນູນຂອງປະຊາຊົນໄທດ້ວຍນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຄົນໄທກໍຕ້ອງລັບລູ້ຂໍ້ມູນນີ້ ເພາະວ່າເລົາກໍມີລັດຖະທຳມະນູນລັບລອງ ຄົນໄທກໍຕ້ອງຮັບຮູ້ຂໍ້ມູ ນນີ້ ເພາະວ່າເຮົາກໍມີລັດຖະທຳມະນູນຮັບຮອງສິດທິການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ສິດທິການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການພິຈາລະນາໂຄງການອັນນີ້ ສິດທິທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຢຽວຢາຊົດເຊີຍ ແລະ ສິດທິທີ່ຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ ມູນສຳຄັນວ່າ ຖ້າມີຜົນກະທົບເຮົາຈະເຮັດຫຍັງແນວໃດ ອັນນີ້ເຮົາຕ້ອງຮູ້ກ່ອນມີການພັດທະນາໂຄງການ ອັນນີ້ຄືປະເດັນທີ່ ກສມ ຈະກວດສອບເລື່ອງນີ້ ແລ້ວກໍມີແຜນຈະເຮັດຂະບວນການໄຕ່ສວນສາທາລະ ນະເລື່ອງແຜນພະລັງງານສຳຮອງໄຟຟ້າວ່າ ປະຊາຊົນທຸກຄົນຄວນຮັບຮູ້ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ມີການລົງນາມໃນສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າຈາກໂຄງການເຂື່ອນປາກແບ່ງ ຢູ່ເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ ເມື່ອທ້າຍເດື ອນກັນຍາ 2023 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງເປັນການລົງນາມລະຫວ່າງການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດ ແຫ່ງປະເທດໄທໃນຖານະຜູ້ຊື້ ແລະ ບໍລິສັດ China Datang Oversea Investment ຈາກຈີນ ໃນຖານະຜູ້ຂາຍ ແລະ ຜູ້ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນປາກແບ່ງ ທີ່ມີກຳລັງຕິ ດຕັ້ງ 912 ເມກາວັດ ໂດຍສັນຍາດັ່ງກ່າວນີ້ມີໄລຍະເວລາ 29 ປີ ນັບຈາກປີ 2033 ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍໄດ້ມີການກຳນົດລາຄາຊື້ຂາຍກະແສໄຟຟ້າທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 2 ຈຸດ 7129 ບາດຕໍ່ກິໂລວັດໂມງ ແຕ່ເມື່ອມີການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີກ ານທົບທວນດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບພາຍໃຕ້ລັດຖະທຳມະນູນທີ່ລັດຖະບານໄທຈະຕ້ອງປະຕິບັດຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ຊຶ່ງລວມເຖິງການທີ່ຈະຕ້ອງຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກກຸ່ມຜູ້ລົງທຶນໃນໂຄງການ ໂດຍຜ່ ານຄະນະເລຂາທິການຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼື MRCS ດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນລັດຖະບານໄທໃຫ້ການຢືນຢັນ ວ່າ ຝ່າຍໄທເລົາກໍມີຄະນະອະນຸກຳມະການວິຊາ ຝ່າຍໄທເຮົາກໍມີຄະນະອະນຸກຳມາ ທິການວິຊາການທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນການສັງເຄາະວິເຄາະປະເດັນດ້ານເທັກນິກວິຊາການ ເພື່ອລາຍງານຕໍ່ຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດໄທ ເຊິ່ງເຮົາກໍຍັງເຫັນວ່າຍັງບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຈຶ່ງເປັນທີ່ມາໃ ຫ້ MRCS ໄປດຳເນີນການເພີ່ມ ກໍຄືເຮັດເອກະສານອອກມາໂຕໜຶ່ງ ເອີ້ນວ່າ Rapid Assessment ໃນໄລຍະເລັ່ງດ່ວນວ່າ ໃຫ້ຄອບຄຸມມິຕິທີ່ຝ່າຍໄທຮ້ອງຂໍ ໂດຍສະເພາະມິຕິດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ດ້ານເສດຖະກິດສັງຄົມ ຜົນກະທົບຂ້າ ມພົມແດນວ່າ ແລ້ວນ້ຳມັນຈະປ່ຽນແນວໃດ ລະດັບນ້ຳຂຶ້ນລົງແນວໃດ ໂຄງການເຂື່ອນປາກແບງຈະນຳໃຊ້ເງິນລົງທຶນກໍ່ສ້າງທັງໝົດປະມານ 100,000 ລ້ານບາດ ໂດຍເປັນການລົງທຶນຮ່ວມລະຫວ່າງບໍລິສັດ China Datang Oversea Investment ຈ າກຈີນ ກັບບໍລິສັດ Gulf Energy Development ມະຫາຊົນຈາກໄທ ໃນສັດສ່ວນ 51% ຕໍ່ 49% ເຊິ່ງການລົງນາມໃນສັນຍາດັ່ງ ກ່າວນີ້ ຖືເປັນພາກສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ ແລະ ໄທ ທີ່ວ່າດ້ວຍການຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈ າກລາວໃນປະລິມານລວມ 15,000 ເມກາວັດ ອັນຈະເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ກຸ່ມລົງທຶນໃນໂຄງການ ສາມາດທີ່ຈະຫາແຫຼ່ງເງິນທຶນກູ້ຢືມໃນປະເທດໄທໄດ້ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ ສ່ວນຜູ້ປະສານງານ ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ 8 ຈັ ງຫວັດໃນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ ກໍເປີດເຜີຍວ່າ ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທໄດ້ດຳເນີນການສຶກສາວິໄຈ ແລະ ລວບລວມຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງ ເສັດແລ້ວເມື່ອບໍ່ນາ ນມານີ້ ໂດຍຈະໄດ້ນຳສະເໜີຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ຂອງໄທ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2023 ນີ້ ເພື່ອຈະຂໍໃຫ້ລັດຖະບານໄທສະໜັບສະໜູນການຕັ້ງກອງທຶນບັນເທົາຜົນກະທົບຈາກການ ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແມ່ນ້ຳ ຂອງ ໂດຍເງິນສົມທົບເຂົ້າກອງທຶນນັ້ນ ຈະໄດ້ຈາກບໍລິສັດທີ່ລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຫຼັກ ລາຍງານຈາກບາງກອກ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ VOA